SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ທີ່ Facebook ທ່ານພໍ່ແມ່ທັງຫຼາຍໃນປະເທດອົດສະຕາເລຍທີ່ຫຼຸລູກຫຼຸເຕົ້າ ຈະມີສິດພັກລາພັກການໄດ້ສອງມື້ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນຄ້ຳ ລັດຖະບານອົດສະຕາເລຍໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ສະເໜີກົ ດໝາຍຕໍ່ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕາເລຍ ເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ທີ່ຫຼຸລູກໄປພັກລາພັກການໄດ້ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນ ການກະທຳນັ້ນຖືກມອງເຫັນວ່າເປັນການພັດທະນາການໃນດ້ານການຮັບຮູ້ຄວາມລຳບາກຂອ ງພໍ່ແມ່ທີ່ມີການປະສົບການກັບການຫຼຸລູກ Artemy ແລະ Will Greenwood ມີຄວາມລຳບາກກັບການຫຼຸລູກໃນໄລຍະປີດຽວເຖິງສາມຄັ້ງ ພວກເຂົາເຈົ້າສະເຫຼີມສະຫຼອງການຈະໄດ້ລູກໄດ້ເຕົ້າ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຜິດຫວັງເຖິ ງສາມຄັ້ງຍ້ອນຫຼຸລູກ

ແລ້ວກໍໄດ້ຮັບຄວາມຄ້ຳຈູນ ບັດນີ້ລັດຖະບານອົດສະເຕເລຍໄດ້ກະທຳບາດກ້າວຕ່າງໆຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່ານາຍຈ້າງໃນດ້ານກົດໝາຍຈຳຕ້ອງເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບນຳດ້ວຍ ລັດຖະ ບານອົດສະເຕເລຍສະເໜີຂຶ້ນຕໍ່ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະເຕເລຍ ກ່ຽວກັບທີ່ຈະບັນຈຸເອົາການຫຼຸລູກໃສ່ກົດໝາຍ Fair Work Act ທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ທີ່ປະສົບກັບການຫຼຸລູກທີ່ຖືພາຮອດຊາວສັບປະດາ ໄດ້ພັກລາພັກການສ ອງມື້ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນ

ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະຖືກລົງສຽງຮັບຮູ້ ຫຼື ບໍ່ຮັບຮູ້ ພາຍຫຼັງທີ່ສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນຊະເລຍຈະປະຊຸມກັນຂຶ້ນ ໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2021 ນີ້ SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ